ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ການຂໍຢູ່ ຫຼື ຂໍມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຖ້າມີພະຍາດອົດສະເຕຣເລຍບົ່ງວາງໄວ້ ທີ່ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍບໍ່ຕ້ອງການຍ້ອນນານາເຫດຜົນ ແມ່ນວ່າຈະບໍ່ໄດ້ຢູ່ ດັ່ງພະຍາດຕັບ ອັກເສບຄື Hepatitis B ເປັນຕົ້ນ ຄົນ Migrant ແມ່ນຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຢ່າງຖາວອນ ບັດນີ້ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍຜ່ອນຄາຍກົດເກນກ່ຽວກັບພະຍາດ Hepatitis B ກ່ຽວເຖິງການຂໍຢູ່ປະເທດອົດສ ະເຕຣເລຍຢ່າງຖາວອນແລ້ວ ແຕ່ນີ້ຫຼ້າສວຍເກີນໄປສຳລັບຍານາງຊິດເນ ໂວ ທີ່ເປັນຄົນຫວຽດນາມ ທີ່ເປັນແມ່ນາງໜຶ່ງ ຜູ້ກ່ຽວມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍໃນຂ່າວ 10 ປີກ່ອນນີ້ກັບລູກຊາຍຄົນໜຶ່ງ ແຕ່ກຳ ລັງຈະຖືກເນລະເທດຈາກປະເທດອົດສະເຕຣເລຍກັບຄືນໄປຍັງປະເທດຫວຽດນາມ ຍ້ອນພະຍາດຊຳເຮື້ອອັນໜຶ່ງຄື Hepatitis B ຍານາງໂວກຳລັງຕຽມເນື້ອຕຽມຕົວຈະອອກໄປຈາກເຮືອນເຊົ່າໃນກຸງແຄນເບີຣ າ ນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ທີ່ຜູ້ກ່ຽວຢູ່ກິນມາແລ້ວເຖິງ 3 ປີກັບລູກຊາຍຂອງຜູ້ກ່ຽວເອງ ອາຍຸ 12 ປີ ຍານາງຮ້ອງຂໍ ແລະ ຕໍ່ວ່າຕໍ່ຂານການຂໍຢູ່ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍນັ້ນ ໂດຍໃຊ້ທຸກວິທີການ ແລ້ວເພື່ອຈະໄດ້ຢູ່ ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ແຕ່ວ່າບໍ່ໄດ້ຢູ່ ຍານາງຖືກປະຕິເສດວີຊາຊະນິດ Worker Visa ຍ້ອນຍານາງເປັນພະຍາດ Hepatitis B ນັ້ນແມ່ນພະຍາດຕິດແປດກັນໄດ້ ທີ່ມີຄົນຫຼາຍຄົນໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອ ອກສ່ຽງໃຕ້ເປັນ ແຕ່ມັນບໍ່ສ້າງບັນຫາຫຍັງແກ່ຍານາງໂວ

ໃນເດືອນກໍລະກະດາແລ້ວນີ້ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍປ່ຽນແປງວິທີການການໃຫ້ຄະແນນການຮ້ອງຂໍຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ແກ່ຜູ້ທີ່ຂໍເອົາວີຊາຢູ່ໃນປະເທດນີ້ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ອົດສະເຕຣເລຍມີພ າລະແບກຫາມສາທາລະນະສຸກ ຄືການປິ່ນປົວຕ່າງໆ ຄືປ່ຽນແປງຈຳນວນຄ່າດູແລການປິ່ນປົວ ທີ່ອົດສະເຕຣເລຍຍິນຍອມແບກຫາມປິ່ນປົວນັ້ນ ບັດນີ້ແມ່ນ 49,000 ໂດລາຕໍ່ປີ ນີ້ແມ່ນທະວີຂຶ້ນ 9,000 ໂດລາຕໍ່ປີ ໄລຍະການຊ່ ວຍເຫຼືອກໍຖືກປ່ຽນແປງມາເປັນ 10 ປີ ແທນທີ່ຈະແມ່ນຕະຫຼອດຊີວິດ ນີ້ໃຫ້ໂອກາດແກ່ຄົນຂໍຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍມີໂອກາດດີຂຶ້ນ ໃນການຈະບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຍ້ອນດ້ານສຸຂະພາບ

ທີ່ຢູ່ກິນໂດຍເປັນພະຍາດເຮປາຕິຕິສບີແບບຊຳເຮື້ອຢູ່ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຄົນຂະເໝນໜຶ່ງຄົນຈາກແຕ່ລະ 8 ຄົນ ແລະ ຄົນຫວຽດນາມໜຶ່ງຄົນຈາກແຕ່ລະ 8 ຄົນດ້ວຍ ເປັນ ເຮປາຕິຕິສບີ ທີ່ສາມາດນຳພາໃຫ້ເປັນມະເຮັງຕັບໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ຖືກຄວບຄຸມໄວ້ ກ່ຽວກັບຍານາງ ຊິເນ ໂວ ນັ້ນ ແມ່ນມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໃນປີ 2009 ໃນຖານເປັນນັກຮຽນນັກສຶກສາ

ລູກຊາຍນັ້ນຖືວ່າອົດສະຕຣາເລຍເປັນບ້ານເປັນເມືອງຂອງຕົນ ຍານາງ ໂວ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານ David Coleman ລັດຖະມົນຕີກວດຄົນເຂົ້າເມືອງອົດສະຕຣາເລຍ ຈົ່ງພິຈາລະນາເບິ່ງໃໝ່ກໍລະນີຂອງຍານາງ

and safeguard the access of Australian citizens and permanent residents to healthcare and community services in short supply. ໂຄງຮ່າງສຸຂະພາບຂອງການເຂົ້າເມືອງອົດສະຕຣາເລຍທີ່ເອົາຈິງເອົາຈັງ ແລະ ທ່ຽງທຳໃນດ້ານມະນຸດສະທຳ ແລະ ການຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຜ່ອນຜັນດ້ານສຸຂະພາບແກ່ວີ ຊາບາງຊະນິດ ຍານາງ ໂວ ຄົງເປັນພະຍາດເຮປາຕິຕິສບີນັ້ນ ໃນເມື່ອຍານາງຍັງໜຸ່ມນ້ອຍຢູ່ ຢູ່ໃນປະເທດຫວຽດນາມ ແມ່ນວ່າຕ້ອງກິນຢາ 1 ເມັດຕໍ່ມື້ ເພື່ອຄວບຄຸມອາການຂອງຍານາງ

ຍານາງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍພິຈາລະນາເບິ່ງໃໝ່ ກ່ຽວກັບທີ່ຍານາງສົ່ງເສີມສັງຄົມອົດສະຕຣາເລຍ ໃນຖານເຮັດວຽກເຮັດການເຕັມເວລາໃນອຸດສາຫະກຳທີ່ຂາດເຂີນແຮງງານ ແ ລະ ໃນຖານເປັນນາຍຄູອາສາສະໝັກສອນພາສາຫວຽດນາມໃນນະຄອນແຄນເບີຣາ ຍານາງ ຊິເນ ໂວ ຕ້ອງອອກໄປຈາກປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໃນເດືອນ 9 ສາກົນປີນີ້ ກັບຄືນໄປຍັງປະເທດຫວຽດນາມ ທີ່ ຍານາງຈະຮ້ອງຂໍມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຄືນໃໝ່ ໂດຍໃຊ້ກົດເກນການເຂົ້າເມືອງໃໝ່ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍນັ້ນ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີ ດທັບລາວ